ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ການເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາລີແຕ່ໃດໆມາພຸ້ນແມ່ນບໍ່ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະໃນຄາວສະໄໝ 60 ຮອດປະມານກາງສະໄໝ 70 ຈັ່ງໃດກໍຕາມແຕ່ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເປັນທີ່ຈັບຈິດຈັບໃຈຂ ອງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະມາຢູ່ມາກິນ ຢ່າງຖາວອນ ນີ້ພາໃຫ້ມີການລັກລອບເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໂດຍນານາວິທີການ ເຊັ່ນ ຂີ່ເຮືອມາແລ້ວປະກາດຕົນປະກາດໂຕວ່າເປັນອົບພະຍົກ ເປັນຕົ້ນ ແລະກໍມີກໍລະນີທີ່ຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າປະເທດດ້ວຍ ບັດນີ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າຕົນຈະປະສານກັນກັບລັດຖະບານຂອງປະເທດແຂກສີລີລັງກາ ໃນການປາບປາມຫຼື ວ່າຢຸດຢັ້ງສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າ human trafficking ການຄ້າມະນຸດ ນີ້ຖືກເວົ້າວ່າອອກມາເມື່ອທີ່ກໍລະນີກ່ຽວກັບການພະຍາຍາມຜັກດັນຄອບຄົວຄົນສີລີລັງກາ ຜົວເມຍແລະລູກນ້ອຍສອງຄົນ ກັບຄືນໄປຍັງປະເທດສີລີລັງກາ ກຳລັງເ ປັນເລື່ອງເປັນລາວ ແລະເປັນສິ່ງທີ່ກຳລັງຖືກມອງເບິ່ງເປັນພິເສດຢູ່ ທ່ານ Peter Dutton ລັດຖະມົນຕີກິດຈະການພາຍໃນອົດສະເຕຣເລຍ ຄື Home Affairs ປະກາດອອກມາໃນສັບປະດານີ້ວ່າ ທາງການຕ່າງໆຂອງປະເທດອົດສ ະເຕຣເລຍຈັບໄດ້ເຮືອສີລີລັງກາລຳໜຶ່ງທີ່ບັນຈຸຄົນ 13 ຄົນໃນເດືອນກ່ອນນີ້ ທີ່ວ່າແມ່ນຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນນຳເອົາຄອບຄົວແຂກທາມິລທີ່ມາຈາກປະເທດສີລີລັງການັ້ ນ ທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງຈະຜັກດັນ ໄປກັກໂຕໄວ້ຢູ່ທີ່ສູນກັກຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເກາະ Christmas Island ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ລັດຖະບານ Morrison-McCormack ໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົ ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າພວກເພິ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຄອບຄົວທາມິລນັ້ນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ ມັນຈະເປັນການໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ຄົນທີ່ພະຍາຍາມນຳເອົາຄົນເຂົ້າປະເທດໂດຍທາງເຮືອໂດຍຜິດ ກົດໝາຍ ພົນເອກ Craig Furini ຜູ້ນຳ Operation Sovereign Borders ຂອງອົດສະເຕຣເລຍ ໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວປະເທດສີລີລັງກາ ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນອາດມີເຫດມີຜົນຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ດ້ວຍເຫດໃດຄົນສີລີລັງກາອາດມາຍັງປະເທດອົດສະ ເຕຣເລຍ

ພາຍໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາປີນີ້ອົດສະເຕຣເລຍມີການເລືອກຕັ້ງ ດັ່ງເຫັນການບອມອັນໜ້າວິຕົກໃນບຸນ Easter ທີ່ປະເທດສີລີລັງກາມີບົດບາດປະກອບນຳ ແຕ່ມັນກໍມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າ ງທີ່ບໍ່ຮູ້ໄດ້ ທີ່ວ່າໂດຍເຫດໃດຄົນມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໂດຍຜິດກົດໝາຍໂດຍທາງເຮືອ ນາຣິຈາ ອາຕິແກລ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

I would hope they do. But they didn't come to the country in the appropriate way. They have not been found to have an asylum claim. ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍປ່ອຍໃຫ້ຄອບຄົວທາມິລນັ້ນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ ມັນຈະເປັນການໃຫ້ສັນຍານອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ຜູ້ທີ່ລັກລອບເ ອົາຄົນເຂົ້າປະເທດ ວ່າຊັ້ນ ຄອບຄົວແຂກທາມິລທີ່ປະກອບດ້ວຍຜົວເມຍຄູ່ໜຶ່ງ ແລະ ລູກນ້ອຍສອງຄົນນັ້ນ ແມ່ນວ່າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໂດຍທາງເຮືອໂດຍຜິດກົດໝາຍ ແລ້ວຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣ າເລຍຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ຈົນວ່າໄດ້ລູກສອງຄົນນັ້ນທີ່ເກີດຢູ່ໃນບົນແຜ່ນດິນອົດສະຕຣາເລຍ ຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບຸກຄົນຜູ້ໃດທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນວ່າເປັນຄົນອົດສະ ຕຣາເລຍ ຄືຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາລຽນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ